ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຳການກວດສອບຢ່າງຮອບຄອບ ຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຈາກແຂວງວຽງຈັນ ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ວ່າປະຊາຊົນຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຢ້ານວ່າຈະເກີດບັ ນຫາຄືກັບກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຖ້າຫາກວ່າການອະນຸມັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ມີການກວດສອບຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ພ້ອມກັນນີ້ ປະຊາຊົນລາວຍັງມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ ຳໃນປະລິມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອອກຈາກເຂື່ອນ ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫານ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ຄືກັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທຳການກວດສອບທຸກໂຄງ ການຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ທຳການກໍ່ສ້າງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ບົວວັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການພັດທະນາບາງໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງຂາດກົນໄກການຄັດເລືອກຜູ້ພັດທະ ນາແບບແຂ່ງຂັນ ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປີດເຜີຍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຖາມວ່າ ມີຂະແໜງການໃດແດ່ ທີ່ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍ່ທັນເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ ເປັນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົ ນກະມີຄວາມສົນໃຈຢາກຖາມຫຼາຍ ວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມນີ້ ພວກເຮົາກະມີພາກຂະຫຍາຍຫຼາຍ ແຕ່ປະຊາຊົນສົນໃຈຫຼາຍວ່າ ທີ່ກຳລັງຈະມີການຂະຫຍາຍໃໝ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບແນວໃດບໍ່ ຕໍ່ມາດຖານເຕັ ກນິກຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ ທາງດ້ານທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ວ່າຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັ ນຕໍ່ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍນ້ຳດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ເພາະວ່າມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ແລ ະ ເພື່ອເປັນການສະແດງການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ບັນດາຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອຮັບຜິດຊອບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ອ ຍນ້ຳ ລົງມາຖ້ວມຊັບສິນ ແລະ ໄຮ່ນາຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍນັ້ນເອງ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຖານະປະທານຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຢືນ ຢັນວ່າ ການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກະດາ ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2018 ຊຶ່ງເປັນໄລຍະທີ່ພາຍຸເຂດຮ້ອນໄດ້ພັດເຂົ້າມາໃນລາວ ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງມາດຕ ະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ເພາະການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເປັນໄປເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂື່ອນແຕກ ດັ່ງນັ້ນ ບັນດາຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ທີ່ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເ ຂື່ອນ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດຫາກັນຍາຜ່ານມາ ຄື ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 2 ແລະ 5 ເຂື່ອນນ້ຳໄຜ່ ເຂື່ອນນ້ຳຊອງ ເຂື່ອນນ້ຳລີກ ແລະ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ກວມເອົາພື້ນທີ່ໃນເຂດ 2,409 ບ້ານ 115 ເມືອງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 616,477 ຄົນ ໃນ 126,619 ຄອບຄົວ ໃນເຂດ 2,382 ບ້ານ 124 ເມືອງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 55 ຄົນ ສູນຫາຍ 65 ຄົ ນ ແລະ 16,709 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພາະເຮືອນຖືກນ້ຳຊັດເສຍຫາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ